ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم مۆھتەرەم رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىن تارقىتىلىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ ئون ئالتىنچى فېۋرال جۈمە كۈنىدىكى بىر سائەتلىك رادىيو ئاڭلىتىشى. مىكروفون ئالدىدا بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىلىكى ئۈچۈن گۈلچېھرە خىزمەتتە. نۆۋەتتە ئاڭلىغۇچىلىرىمىز دىققىتىگە سۇنماقچى بولغان پروگرامما ئورۇنلاشتۇرۇشىمىزدىن قىسقىچە مەلۇمات بېرىپ ئۆتەي. ئالدى بىلەن ئىخلاسمەنلىرىمىز دىققىتىگە بۈگۈنكى دۇنيا ۋەزىيىتى شۇنداقلا ئۇيغۇر دىيارىغا دائىر ئېقىم مەسىلىلىرى توغرىلىق قىسقا خەۋەرلەر ئاڭلىتىمىز. كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلىرىمىزدىن كېيىن ۋەقە ھەم مۇلاھىزە سەھىپىسى بويىچە ئاڭلىتىشىمىزدا ئۆز مۇخبىرلىرىمىز.

ئىككىنچى ئاينىڭ ئون بەشىنچى كۈنى ئامېرىكا دۆلەت مۇداپىئەسى ئالىي تەتقىقات ئورنىنىڭ يۇتيۇپ قانىلىدا كارخانىلارنىڭ جىنايەت شېرىكچىلىكى ئامېرىكا شىركەتلىرى خىتايدىكى مەجبۇرىي ئەمگەكنى قانداق شەكىللەندۈرۈۋاتىدۇ ناملىق بىر ۋىدېئو ئېلان قىلىنغان بولۇپ خىتاينىڭ كانچىلىق ساھەسىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەكنى چەكلەشنىڭ تېخى باشلانمىغانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلغان بۇ ۋىدىيودا ئالدى بىلەن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىل ئون ئىككىنچى ئاينىڭ يىگىرمە تۆتىنچى كۈنى يېڭى ئېچىلغان غەربىي دىيار ئالتۇن كانىنىڭ گۈمۈرۈلۈپ چۈشۈپ ئون سەككىز ئادەمنىڭ ئۆلگەنلىكى بۇ ۋەقەنىڭ ئەمەلىيەتتە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇش ۋە مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىش سىياسىتى بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئىكەنلىكى كۆرسىتىلگەن بۇ ۋىدىيودا يەنە غەربىي دىيار ئالتۇن كانى جايلاشقان ئۇيغۇر رايونىنىڭ خىتاي بىلەن ياۋرو ئاسىيانى تۇتاشتۇرۇپ تۇرىدىغان كۆۋرۈك بولۇپلا قالماي ئالتۇن كۆمۈش نېفىت تەبىئىي گاز كۆمۈر قاتارلىق مول تەبىئىي بايلىق ماكانى ھەربىيلەرنىڭ ئارقا سەپ ھويلىسى ۋە ئاشلىق بازىسى ئىكەنلىكى بۇ رايوننى ساقلاپ قېلىش ئۈچۈن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يەرلىك خەلققە بولغان كونتروللۇقىنى كۈچەيتىپ ھەربىي ۋە ساقچىلار تۈرمە لاگېرلارنى ئىشقا سېلىپ تەقىب نازارەتنى كۈچەيتىپ مىسلى كۆرۈلمىگەن زوراۋانلىق ۋاسىتىلىرى بىلەن ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتقانلىقى ئۇلارنى ماكانلىرىدىن ئايرىپ ئىچكىرى خىتايدىكى زاۋۇتلاردا قۇل ئەمگىكىگە سېلىۋاتقانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلغان بۇ ۋىدىئودا تەكىتلەنگەن ئەڭ مۇھىم نۇقتا ئۇيغۇرلارنىڭ كان ئىشچىلىرى بولۇشقا مەجبۇرلىنىشى بولۇپ ئامېرىكا ھۆكۈمىتى يولغا قويغان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى ئىجرا قىلىشتا ئەڭ ئاجىز ھالقا بولۇپ تۇرۇۋاتقىنى خىتاينىڭ كان مەھسۇلاتلىرىنى چەكلەش ئىكەن بۇ جەھەتتىكى خىزمەت تېخى باشلانمىغان دېيىشكە بولىدىكەن بۇ يەردىكى مەسىلە ئامېرىكىنىڭ تىرىشچانلىقىنىڭ كەم بولۇشى ئەمەس بەلكى خىتايدىكى مەسىلىنىڭ مۇرەككەپلىكى ئىكەن چۈنكى ئۇيغۇر رايونىدىكى ھۆكۈمەت بىلەن كارخانا ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشتا ۋە مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىشتا شېرىك بولۇپ ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋە ئامېرىكا شىركەتلىرى خىتاي بىلەن بولغان نورمال ئىقتىسادىي مۇناسىۋەت بىلەن ئۇلارنىڭ كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى ئوتتۇرىسىدىكى پەرقنى تولۇق ئايرىپ بولالمىغان ئەمەلىيەتتە بولسا ئۇيغۇر رايونىدا ئەمگەك كۈچىنى يۆتكەش ۋە ئۇلارنى نازارەت قىلىشنى ھۆكۈمەت ئۈستىگە ئالغان مەسىلەن ھۆكۈمەت ئۇيغۇرلارنى قەبىھ ئۇسۇلدا باستۇرۇش بىلەن بىرگە ئۇيغۇر رايونىدىكى ئەڭ چوڭ ئالتۇن كانلىرىنى ۋە مەدەنچىلىك شىركەتلىرىنى ئىگىلىگەن غەربىي دىيار ئالتۇن كانى ئەنە شۇلارنىڭ بىرى ئىكەن ۋىدېئودا بايان قىلىنغىنىدەك يېقىنقى يىللاردا ئۇيغۇر رايونىدىكى ھۆكۈمەت بىلەن شىركەتنىڭ بىرلىشىپ ئۇيغۇر رايونىدىكى كان بايلىقلىرىنى تالان تاراج قىلىشى ھۆكۈمەتنىڭ ئۇيغۇرلارنى كانچىلىق ئىشلىرىغا سېلىشى ئەۋجىگە چىققان بۇنىڭدىن چىققان كان مەھسۇلاتلىرى جۈملىدىن ئالتۇن كۈمۈشلەر پۇل مۇئامىلە بازىرىغا كىرگەن ھەمدە ئامېرىكا ۋە باشقا دۆلەتلەرگە سېتىلغان نۆۋەتتە بۇ ساھەدىكى قۇل ئەمگىكىنىڭ مەنبەسىنى ئېنىقلاش ۋە چەكلىمە قويۇش ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ ئالدىغا قويۇلغان مۇھىم بىر مەسىلە بولۇپ قالغان ئىككىنچى ئاينىڭ ئون بەشىنچى كۈنى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئاۋام پالاتا ئەزالىرى ئالتە ئاۋازغا قارشى تۆت يۈز ئون تۆت ئاۋاز بىلەن ئۇيغۇر سىياسىتى قانۇن لايىھەسىنى ماقۇللىدى بۇ قانۇن لايىھەسى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئاينىڭ سەككىزىنچى كۈنى ماقۇللۇقتىن ئۆتكەن ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇن لايىھەسىدىن كېيىن ماقۇللانغان ئەڭ چوڭ قانۇن لايىھەسى ھېسابلىنىدۇ. ئۇيغۇر سىياسىتى قانۇن لايىھەسى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى ئاۋام پالاتا ئەزاسى ياڭ كىم تەرىپىدىن تونۇشتۇرۇلغان بولۇپ، ئون ئۈچىنچى فېۋرال كۈنى ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدە مۇزاكىرىگە قويۇلغان ئىدى. خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق زۇلۇمىغا ۋە چېگرا ھالقىغان باستۇرۇشىغا ئۇچراۋاتقان ئۇيغۇرلارنى قوغداش مەقسەت قىلىنغان بۇ قانۇن لايىھەسىدە ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىدىن ئۇيغۇرلار مەسىلىسىدە ماسلاشتۇرغۇچى بېكىتىش ھەمدە ئىستراتېگىيە تۈزۈشنى تەلەپ قىلىش ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىنىڭ خەلقئارا تەشۋىقات پىروگراملىرىغا ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرىنى كىرگۈزۈپ ئۇيغۇر رايونىدا يۈز بېرىۋاتقان ۋەھشىيلىكلەرنى ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ ئاممىۋى دىپلوماتىيە سەھنىلىرىدە سۆزلەشكە شارائىت ھازىرلاش، ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىنىڭ چەت ئەللەردىكى دىپلومات خادىملىرىنىڭ ئۇيغۇر تىلى ئۆگىنىشىگە ئىمكانىيەت يارىتىش، ئامېرىكىنىڭ خىتاي، تۈركىيە ۋە ئۇيغۇر مۇھاجىرلىرى كۆپرەك ئولتۇراقلاشقان دۆلەتلەردىكى ئەلچىخانىلىرىغا ئۇيغۇرچە بىلىدىغان دىپلوماتىيە خادىملىرىدىن ئاز دېگەندە بىر ئادەمنى تەيىنلەش قاتارلىق ماددىلار بار. ياڭ كىم خانىم بۇ قانۇن لايىھەسىنى مۇزاكىرىگە قويغاندا قىلغان سۆزىدە بۇ قانۇن لايىھەسىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى ھەددىدىن ئاشقان، ئۇيغۇر خەلقى ئەڭ ئېغىر زۇلۇمغا ئۇچراۋاتقان جىددىي ۋاقىتلاردا مەيدانغا كەلگەن مۇھىم قانۇن ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، مۇنداق دېگەن، خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ شىنجاڭنى سودا ساياھەت نۇقتىسىغا ئايلاندۇرۇپ، ئۇيغۇرلارنى خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ كاللىسىدىن چىقىرىپ تاشلىماقچى.

پاش بولۇشىغا قارىماي، شى جىنپىڭ يېقىنقى ۋاقىتلاردا بۇ رايونغا كۆپ قېتىم بېرىپ، تەستە قولغا كەلگەن مۇقىملىقنى قوغداش ئۈچۈن بۇ رايوندىكى دىننى باستۇرۇشنى تېخىمۇ كۈچەيتىشنى تەلەپ قىلماقتا. ياڭ كىم خانىم يەنە بۇ قانۇننىڭ ئامېرىكىنىڭ ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنى توسۇشتا مۇھىم رول ئوينايدىغانلىقىنى تەكىتلەپ، ئامېرىكا ئۇيغۇرلارنىڭ كوممۇنىست خىتايغا قارشى كۈرەشلىرىدە ئۇيغۇرلار بىلەن بىر سەپتە ئىكەنلىكىنى سۆزى ھەم ئەمەلىيىتى ئارقىلىق كۆرسىتىشى كېرەك دېگەن. ئىككىنچى ئاينىڭ ئون بەشىنچى كۈنى ئۇيغۇر سىياسىتى قانۇن لايىھەسى مۇتلەق كۆپ ئاۋاز بىلەن ماقۇللانغاندىن كېيىن ئاۋام پالاتا ئەزاسى ياڭ كىم خانىم ئۆزىنىڭ ئېكس ھېسابىدا تەبرىك سۆزى ئېلان قىلىپ، مەن دۆلەت مەجلىسىگە سۇنغان ئۇيغۇر سىياسىتى قانۇن لايىھەسى باياتىن ماقۇللۇقتىن ئۆتتى. كوممۇنىست خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىگە ئۇچراۋاتقان ئۇيغۇرلارنى قوللىشىمىزدا ئېھتىياجلىق بولغان قانۇن قورالىنى ھازىرلاشقا يەنە بىر قەدەم يېقىنلاشتۇق. مەن بۇ قورالنىڭ ئاخىرقى ئۆتكەلدىن ئۆتۈشى ۋە ئەركىنلىكنىڭ مەڭگۈلۈك قورالى بولۇشى ئۈچۈن داۋاملىق تىرىشىمەن، دەپ يازغان.
ئىقتىساد تورى ئون بەشىنچى فېۋرال كۈنى ئېلان قىلغان بىر خەۋەردە خىتايدىكى ساقچى مۇزېيىنىڭ ئەھۋالى شۇنداقلا كوممۇنىست خىتاي ساقچى ئورگانلىرىنىڭ خىتايدىكى ئۆكتىچىلەرنى ئوخشىمىغان پىكىر ئېقىمىدىكىلەرنى كەڭ دائىرىلىك تەقىب نازارەت ئۇسۇلىدا باستۇرىدىغانلىقى بايان قىلىنغان خەۋەردە ئېيتىلىشىچە بېيجىڭنىڭ تيەنئەنمېن مەيدانىغا يېقىن قەدىمىي بىر بىنادا قۇرۇلغان ساقچى مۇزېيىدا خىتاينىڭ جىنايەتچىلەرگە زەربە بېرىش قەھرىمانلىرىنىڭ ئىش ئىزلىرى تونۇشتۇرۇلغان بولۇپ ئۇلارغا ئائىت خاتىرە بويۇملىرى بىلەن بىرلىكتە خىتاي ساقچىلىرى ئىشلىتىدىغان زوراۋانلىق قوراللىرىدىن تارتىپ سىياسىي باستۇرۇشقا قاتناشقان ساقچىلارنىڭ جۈملىدىن پۇقراچە كىيىنىپ نامايىشچى ھوقۇقچىلارنى قولغا ئالغان ساقچىلارنىڭ سۈرەتلىرى كۆرگەزمىگە قويۇلغان خەۋەردە مۇنداق دېيىلگەن خىتايدا گەرچە سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى دەۋرىدىكى كېگېبېغا ئوخشاش بىر ئورۇن بولمىسىمۇ ھەربىي ئەمەلدارلارنىڭ كونتروللۇقىدا ۋەزىپە ئۆتەيدىغان ساقچى ئورگانلىرى بار كېگېبېنى ئاڭلىسا موسكۋا خەلقىنىڭ تېنى شۈركىنىدۇ خىتايدا گەرچە كېگېبې بولمىسىمۇ خىتاي كومپارتىيىسىگە قارشى چىقىدىغان ھەرىكەتلەر ناھايىتى ئاز بۇنىڭدىكى سەۋەب خىتاي تارىختىكى ئەڭ چوڭ نازارەت دۆلىتىنى قۇرۇپ چىققان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى لوندون ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختات ناملىق تەشكىلاتنىڭ باشلىقى رەھىمە مەھمۇت تەشكىللىگەن مىراس يىپەك يولى ناخشا مۇزىكا ئۆمىكى ئون بەشىنچى فېۋرال كۈنى لوندوندىكى گرەند جەنكشن مۇنبىرىدە يۇقىرى ماھارەت بىلەن سەنئەت نومۇرلىرى ئورۇنلاپ، ئۇيغۇر كىلاسسىك ناخشا مۇزىكىلىرى ئارقىلىق مىللەتنىڭ ئاھۇ-زارى ۋە ئەركىنلىككە بولغان تەلپۈنۈشىنى ئىپادىلىگەن. ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختات تەشكىلاتى ئېكستە ئېلان قىلغان ۋىدىيو ۋە باياناتتىن مەلۇم بولۇشىچە، بۇ ناخشا مۇزىكا كېچىلىكىدە ئۇيغۇر ئەنئەنىۋى چالغۇ ئەسۋابلىرى بىلەن بىرلىكتە تۈركىيە، ئەزەربەيجان، ئۆزبېكىستان، سازلىرىنىڭ تەڭكىشىدە ئۇيغۇر مۇقامى، خەلق ناخشىلىرى ۋە داڭلىق مۇزىكا ئەسەرلىرى ئورۇنلانغان. بۇ ئارقىلىق ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ يەككە ۋە بېكىك مەدەنىيەت ئەمەس، بەلكى ئوتتۇرا ئاسىيادىن تارتىپ تۈركىيەگە تۇتاشقان بۈيۈك مەدەنىيەت ئىكەنلىكى نامايان قىلىنغان. شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ خىتاي مەدەنىيىتىدىن تامامەن پەرقلىق ئىكەنلىكى، خىتاينىڭ ئۈزلۈكسىز داۋام قىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقىغا قارىماي، بۇ مەدەنىيەتنىڭ ھاياتىي كۈچى ۋە گۈزەللىكىنىڭ داۋاملىق ساقلىنىپ مېڭىۋاتقانلىقى جاكارلانغان بۇ ناخشا مۇزىكا كېچىلىكىدە رەھىمە مەھمۇد خانىم ئورۇندىغان ۋەتەن سېنى ئانام دەيمەن دېگەن ناخشىدا ئانا ۋەتەنگە بولغان كۈچلۈك سېغىنىش ئىپادىلەنگەن بولسا شۆھرەت نۇر دۇتار بىلەن ئورۇندىغان جۇشقۇن مۇزىكا ئۇيغۇرلارنىڭ زۇلۇمغا باش ئەگمەيدىغان روھى ۋە جاسارىتىنى ئىپادىلىگەن. بۇ ۋىدىيوغا ئىنكاس قايتۇرغۇچىلار ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ۋە مۇزىكىسى نامايەندە قىلىنغان مۇشۇنداق پائالىيەتلەرنىڭ كۆپرەك ئۆتكۈزۈلۈشىنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. ئەنگلىيەنىڭ لوندون شەھىرىدىكى گراند جانكشن سەنئەت مەركىزى سەنئەت مىراسىنى قوغداش بىلەن بىرلىكتە سەنئەت ئىجادىيىتى قىزغىنلىقىنى كۈچەيتىش ئۈچۈن خىزمەت قىلىدىغان ئورۇن بولۇپ،

شۇنداقلا ئوبزورچىلىرىمىزنىڭ تەييارلىشىدا تەپسىلىي پروگراممىلارنى ئۇلاپ ئاڭلىتىمىز. پروگرامما مەزمۇنلىرى دىققىتىڭلاردا بولغاي!
ئۇيغۇر سىياسىتى قانۇن لايىھەسى ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسىدا مۇتلەق كۆپ ئاۋاز بىلەن ماقۇللانغان. ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنى ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توسۇشتا كونكرېت ھەرىكەت قىلىشقا يېتەكلەيدىغان بۇ قانۇن لايىھەسىنىڭ ئاۋازدىن ئۆتۈشى كۈچلۈك ئالقىشقا ئېرىشتى. تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي ئۇچۇرنى مۇخبىرىمىز ئىرادەدىن ئاڭلايسىلەر.
ئون بەشىنچى فېۋرال كۈنى ئۇيغۇر سىياسىتى قانۇن لايىھىسى ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسىدا ئاۋازغا قويۇلۇپ، ئالتىگە قارشى تۆت يۈز ئون تۆت ئاۋاز بىلەن ماقۇللانغان.

ئون بەشىنچى فېۋرال دۆلەت مەجلىسىدە بېلەت تاشلاش ئەپ بېرىلىۋاتقاندا ئامېرىكىدىكى ھەر قايسى ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىنىڭ ۋەكىللىرى نەق مەيدانغا يېتىپ بېرىپ بۇ تارىخىي پەيتلەرگە شاھىت بولغان ئىدى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ تاشقى ئىشلارغا مەسئۇل دېرىكتورى لۇئىسا گرېۋنىڭ دېيىشىچە قانۇن لايىھىسى ئاۋازغا قويۇلغاندا دەسلەپتە رەت ئاۋازى بەرگەن بىر قىسىم ئاۋام پالاتا ئەزالىرى قارارنى ئۆزگەرتىپ لايىھىنى قوللىغان
قىزىقارلىق بولغىنى بۇ لايىھەگە ئاۋاز بېرىش باشلانغاندا دەسلەپتە ئون نەپەر ئاۋام پالاتا ئەزاسى رەت ئاۋازى بەرگەن ئىدى. بۇ ئەزالار ئادەتتە ئامېرىكىنىڭ باشقا دۆلەتلەردىكى ئىشلارغا كۆڭۈل بۆلۈشى ۋە مەبلەغ ئاجرىتىشىغا قارشى تۇرىدىغان، ئامېرىكىنىڭ ئىچكى سىياسىتىدىن باشقا مەسىلىلەرگە كۆڭۈل بۆلمەيدىغان سىياسەتچىلەردۇر. ئۇلار ئادەتتە پرىنسىپ سۈپىتىدە تاشقى سىياسەتكە مۇناسىۋەتلىك ھەر قانداق لايىھەگە قارشى ئاۋاز بېرىدۇ، ئەمما شۇلار چېغىدا ئاخىردا رەت ئاۋازىنى ئۆزگەرتىپ، ئۇيغۇر سىياسىتى قانۇن لايىھەسىنى قوللاپ ئاۋاز بەردى.
مەزكۇر قانۇن لايىھىسى ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنى ئۇيغۇرلار مەسىلىسىدە كونكرېت ھەرىكەت قىلىشقا يېتەكلەشنى نىشان قىلغان بولۇپ ئۇ ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىدا مەخسۇس ئۇيغۇر مەسىلىسى بويىچە ماسلاشتۇرغۇچى بېكىتىش مەخسۇس ستراتېگىيە بەلگىلەش ۋە ئۇيغۇرچە بىلىدىغان دىپلوماتىيە خادىمى تەسىس قىلىشتەك كونكرېت ماددىلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىسى رەئىسى ئەلفىدار ئىلتەبىرنىڭ رادىيومىزغا دېيىشىچە، بۇ لايىھەنىڭ زور كۆپ سانلىقنىڭ قوللاشقا ئېرىشىشى ئامېرىكىدىكى ھەر ئىككى پارتىيەنىڭ ئۇيغۇر مەسىلىسىنى زور دەرىجىدە قوللايدىغانلىقىنى نامايان قىلىدىكەن. بۇ شۇنداقلا يەنە ئامېرىكىدىكى ھەر قايسى تەشكىلاتلار ۋە شەخسلەرنىڭ ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىدە توختىماي قىلغان لوببىچىلىق پائالىيەتلىرىنىڭ نەتىجىسى ئىكەن. بۇ خەۋەر ئەلۋەتتە ھەممىمىزنى سۆيۈندۈردى. چۈنكى ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك يەنە بىر قانۇننى ئۆتكۈزۈشىگە يەنە بىر قەدەم يېقىنلاشتۇق دېگەن گەپ. تۆت يۈز ئون تۆت ئاۋام پالاتا ئەزاسىنىڭ بىزنى قوللاپ ئاۋاز بېرىشى، ئامېرىكىنىڭ ئۇيغۇرلار ئۈچۈن قىلىۋاتقان خىزمەتلىرىنىڭ توختاپ قالمىغانلىقى، مۇتلەق ئاۋاز بىلەن ھەق دەۋايىمىزغا ئىگە چىقىۋاتقانلىقىنى ئىسپاتلايدۇ. ھەم يەنە بىر تەرەپتىن ھەر كونگرېس ئىشخانىسى بىلەن كۆرۈشۈپ ئۈزلۈكسىز لوببىچىلىق قىلغان ھېكايىمىزنى چۈشەندۈرگەن ھەقىقەتنى ئاڭلاتقان يىغىنلىرىمىزنىڭ نەتىجىسىنىڭ چىقىدىغانلىقىنى كۆرۈش بىزگە تېخىمۇ كۈچەپ ئىش قىلىش ئۈچۈن ياخشى بىر ئىلھام بولدى ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسىدىن ئالتىگە قارشى تۆت يۈز ئون تۆت ئاۋاز بىلەن ماقۇللىنىپ چىققان بۇ قانۇن لايىھىسىنىڭ كېڭەش پالاتا نۇسخىسى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى تۆتىنچى ئاينىڭ يىگىرمىنچى كۈنى كېڭەش پالاتا ئەزاسى ماركو رۇبىيونىڭ باشچىلىق قىلىشى ۋە كېڭەش پالاتا ئەزاسى كاترىن كورتېز ماستو ۋە كېڭەش پالاتا ئەزاسى روجېر مارشال قاتارلىقلارنىڭ قوللىشى بىلەن تونۇشتۇرۇلغان ئىدى ئۇ ھازىر كېڭەش پالاتاسى تاشقى مۇناسىۋەتلەر كومىتېتىنىڭ قاراپ چىقىشىنى كۈتمەكتە ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ مۇدىرى روشەن ئابباس خانىم ئامېرىكىدىكى ھەرقايسى ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىنىڭ ئەمدى بۇ قانۇن لايىھىسىنىڭ كېڭەش پالاتاسىدىن ئۆتۈشى ئۈچۈن لوببىچىلىق ھەرىكەتلىرىنى داۋاملاشتۇرىدىغانلىقىنى ئېيتتى ئۇيغۇر سىياسىتى قانۇنى لايىھەسىنىڭكى ئاۋام پالاتاسى تەرەپىدىن ماقۇللۇقتىن ئۆتۈشى بىز ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ئەلۋەتتە بىر خوش خەۋەر بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. بىز ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتى بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن بۇنىڭغا كۈچ چىقارغان بارلىق كىشىلەرگە سەمىمىي رەھمىتىمىزنى بىلدۈرىمىز. بىز باشقا ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىغا ئوخشاش بىز ۋاشىنگتوندا بۇنىڭ ئۈچۈن تونۇشتۇرۇلغان كۈندىن باشلاپ قولىمىزدىن كەلگەننى قىلىپ كەلدۇق ۋە بۇنىڭ كېڭەش پالاتاسىدىن

كېڭەش پالاتا نۇسخىسىدىكى بەزى پەرقلىق ماددىلار سەۋەبىدىن ئىككى تەرەپنىڭ كېلىشىشى بىراز رىقابەتلىك ئىكەن بۇ ھەرقايسى تەشكىلاتلار ۋە شەخسلەرنىڭ لوببىچىلىق پائالىيەتلىرىنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ يەنىمۇ كۆپ تىرىشچانلىق كۆرسىتىشىدىن دېرەك بېرىدىكەن ئالدىمىزدا قىلىدىغان يەنە نۇرغۇن ئىشلار بار كېڭەش پالاتا ئەزالىرى بىلەن بولغان يىغىنلىرىمىزغا قارىغاندا قانۇننىڭ كېڭەش پالاتاسىدىن ئۆتۈشى ئانچە ئاسان ئەمەستەك قىلىدۇ ئاۋام پالاتا نۇسخىسىدىكى ئالاھىدە ماسلاشتۇرغۇچى دېگەن، يەنى تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىگە مەخسۇس ئۇيغۇر ئىشلىرىغا قارايدىغان بىرسىنى ئالىدىغان بىر شەرت كېڭەش پالاتا ئەزالىرىنىڭ ئوتتۇرىغا قويغان قانۇن لايىھەسىدە يوق. شۇڭا ئالدىمىزدا خېلى كۆپ ئىش باردەك قىلىدۇ. ئەلۋەتتە بىز بۇنىڭغا قاراپ قالماي، ھەر بىر سېناتور ئىشخانىسى بىلەن يەنە كۆرۈشۈپ، ئۇلارنى قايىل قىلىشقا، قولىمىزدىن كەلگىنىچە شۇلارنىڭ ئىمزاسىنى ئېلىشقا تىرىشىمىز.
ئۇيغۇر سىياسىي قانۇن لايىھىسىنىڭ ئاپتورى ئاۋام پالاتا ئەزاسى ياڭ كىم خانىممۇ ئەكستە يازغان ئىنكاسىدا ئۆزىنىڭ بۇ لايىھىسىنى قانۇنغا ئايلاندۇرۇش يولىدىكى خىزمەتلىرىنى داۋام قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ۋە بىز خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ دەپسەندىچىلىكىگە ئۇچراۋاتقان ئۇيغۇرلارنى قوللاشقا كېرەكلىك بولغان تەدبىرلەرنى ئامېرىكا ھۆكۈمىتىگە تەمىنلەشكە يەنە بىر قەدەم يېقىنلاشتۇق مەن بۇنى ئاخىرقى نۇقتىغا يەتكۈزۈش ئۈچۈن داۋاملىق كۈرەش قىلىمەن دەپ يازغان ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى، ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىسى، ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتى ھەمدە ئۇيغۇرلار مەسىلىسىنى يېقىندىن قوللاپ كېلىۋاتقان ئورگان ۋە شەخسلەر بايانات ئېلان قىلىپ، ئاۋام پالاتا ئەزاسى ياڭ كىم خانىمغا رەھمەت ئېيتتى ۋە ئۇنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ ئەركىنلىكى ئۈچۈن قىلىۋاتقان پائالىيەتلىرىنى يېقىندىن قوللايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشتى. ياڭ كىم خانىم تەرىپىدىن ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى تۈزۈپ چىقىلغان بۇ قانۇن لايىھىسى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى دېكابىردا ئاۋام پالاتاسىدىن ماقۇللۇقتىن ئۆتكەن بىراق يېڭى يىلنىڭ كىرىپ مەجلىسنىڭ ئالمىشىشى بىلەن قانۇنغا ئايلىنالمىغان بۇ قانۇن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى تۆتىنچى ئايدا ئاۋام پالاتا ئەزاسى ياڭ كىم خانىم ۋە ئاۋام پالاتا ئەزاسى ئامى بېرا تەرىپىدىن قايتىدىن دۆلەت مەجلىسىدە تونۇشتۇرۇلغان ئىدى

ئۇيغۇرلار تارىخىدىكى گىگانت شەخس، ئون بىرىنچى ئەسىردىكى قاراخانىيلار خانىدانلىقى دەۋرىدە ئۆتكەن بۈيۈك تىلشۇناس ئالىم مەخمۇت قەشقىرىنى ئۇيغۇرلاردىن ئايرىش مەقسىتىنى ئاشكارىلىغان ئىدى. رادىيومىز ئوبزورچىسى گېرمانىيەدە تۇرۇشلۇق ئابلەت سەمەت بۇ تېمىدا تەييارلىغان ئوبزورنىڭ بۈگۈنكى قىسمىدا ئاڭلىغۇچىلىرىمىزغا بۇ يامان غەرەزلىك ماقالە ئاپتورى شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى غەربىي شىمال ئاز سانلىق مىللەتلەر تەتقىقات بازىسىنىڭ پروفېسسورى گاۋبونىڭ كىملىكى ھەققىدىكى مەلۇماتلارنى سۇنىدۇ. ئوبزوردىكى قاراشلار ئاپتورنىڭ ئۆزىگە ۋەكىللىك قىلىدۇ. بۇ تېما بىلەن مۇناسىۋەتلىك دەسلەپكى ئىككى ئوبزورىمىزدا ئۇلۇغ ئالىم مەھمۇد كاشغەرىنىڭ كىملىكى، ئۆلمەس ئەسىرى تۈركىي تىللار دىۋانى ۋە ھەتتا مازىرىنىمۇ ئىنكار قىلىشقا ئۇرۇنغان گاۋبونىڭ قاراشلىرى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇنىڭ قاراشلىرىنى سىياسەت ئورنىدا يولغا قويۇپ ئۇيغۇر مىللىتى شۇنداقلا مەدەنىيىتىگە سالغان ۋەيرانچىلىقلىرى ئۈستىدە تەھلىل ئېلىپ بارغان ئىدۇق. ئۇنداقتا گاۋبونىڭ بۇ قىلمىشلىرى قانداق كېلىپ چىققان؟ ئۇنىڭ ئارقا كۆرۈنۈشى زادى قانداق بولغان؟ گاۋبو بىر مىڭ توققۇز يۈز ئاتمىشىنچى يىلى يۈننەن ئۆلكىسىنىڭ ۋۇدىڭ ناھىيىسىدە تۇغۇلغان بىر مىڭ توققۇز يۈز سەكسەن بەشىنچى يىلى يۈننەن پېداگوگىكا ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ خىتاي ھازىرقى زامان ئەدەبىياتى كەسپىنى پۈتتۈرگەن كېيىنچە شيامېن ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ھازىرقى زامان خىتاي تىلى ئەدەبىياتى ئىنستىتۇتىدا مودېل ئوپېرا خىتاي ئىنقىلابى تارىخىنىڭ ئىدېئولوگىيەسى ۋە سەنئىتى تېمىسىدىكى دىسسېرتاتسىيىسىنى تاماملاپ شۇ ئىنستىتۇتتا ئوقۇتقۇچى كېيىنچە مۇئاۋىن مۇدىر بولۇپ ئىشلىگەن ئۇنىڭ خىتاي قىزىل ئارمىيىسى ئىزىدا مېڭىپ ئون يىل توپلىغان ماتېرىياللىرى ئاساسىدا يېزىپ ئىككى مىڭ ئون بىرىنچى يىلى نەشر قىلغان تارىخنىڭ تاغ دەريالىرىدا سەپەر ناملىق ئەسلىمە خاراكتېرلىك كىتابىغا ئاساسلانغاندا ئۇنىڭ خىتاي قىزىل ئارمىيىسىنىڭ يىگىرمە بەش مىڭ چاقىرىملىق ئۇزۇن سەپەر يولىنى ئىككى قېتىم ۋەلىسىپىتلىك تەكرارلىغانلىقى خىتاي قىزىل ئارمىيىسىنىڭ ياپونغا قارشى ئۇرۇش ئىزلىرىنى ئىزدەپ بىرماغا بارغانلىقى تىبەتكە بېرىپ خىتاي قىزىل ئارمىيىسى بىلەن مۇناسىۋەتلىك تارىخىي ھېكايە ۋە رىۋايەتلەرنى توپلىغانلىقى مەلۇم ئۇنىڭ ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلى نەشر قىلىنغان قىزىل ئاياغ ئىزلىرى ئۆسمۈرلەر ئۈچۈن ئۇزۇن سەپەر روھىنى ئۆگىنىش قوللانمىسى ناملىق كىتابى خىتاي كوممۇنىستلىرى تارىخىي شەخسلىرى ۋە ئورۇنلىرىنى زىيارەت قىلغۇچىلار ئۈچۈن يېزىلغان ئىككى مىڭ توققۇزىنچى يىلى خىتاي ھۆكۈمىتى خىلمۇ خىل زۇلۇم ۋە كەمسىتىشلەرگە چىدىمىغان ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئۈرۈمچىدە ئېلىپ بارغان نارازىلىق نامايىشىنى قاتتىق باستۇرغاندىن كېيىن ئۇنىڭ ئۇيغۇر خەلقى ۋە مەدەنىيىتىگە قاراتقان قىرغىنچىلىقىمۇ يېڭى بىر دەۋرگە كىرگەن قارا نىيىتىنى تېخىمۇ تېزرەك ئەمەلگە ئاشۇرماقچى بولغان خىتاي ھۆكۈمىتى ئىچكى ئۆلكىلەردىكى سادىق خىزمەتچىلىرىنىمۇ شىنجاڭغا ياردەم بېرىش نامى ئاستىدا تۈركۈم تۈركۈملەپ يۆتكەپ كېلىپ مۇھىم خىزمەتلەرگە قويغان گاۋبومۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئالاھىدە تاپشۇرۇقى بىلەن شيامېن ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى خىزمىتىنى قويۇپ ئۈرۈمچىگە كېلىپ شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ فىلولوگىيە ئىنستىتۇتىغا يەرلەشكەن بۇ ئىنستىتۇتتا ئۇيغۇرلارنىڭ سەرخىل ئالىملىرى پروفېسسورلىرى جەم بولغان بولۇپ ئۇلار قەدىمكى ۋە ھازىرقى ئۇيغۇر تىللىرى مۇتەخەسسىسى ئارسلان ئابدۇللا ئابدۇرېھىم راخمان ئۇيغۇر فولكلور تەتقىقاتىنىڭ پېشۋاسى ئابدۇلكېرىم راخمان، يۈسۈپ ئىسھاق، ئۇيغۇر مازار تەتقىقاتى كەسپىنىڭ يېتەكچىسى راھىلە داۋۇت، ئۇيغۇر ئەدەبىيات تارىخى ۋە نەزەرىيەسى تەتقىقاتچىسى ئازات سۇلتان بىلەن غەيرەتجان ئوسمان قاتارلىقلار ئىدى. دېمەك، ئۇيغۇر زىيالىيلىرىنىڭ پىكىر دۇنياسى ۋە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنى كۆزىتىش ئۈچۈن گاۋبوغا بۇنىڭدىن ئەپلىك بىر جاي يوق ئىدى. ئەسلىدە ئۇيغۇرلار ئارىسىدا خىتاي تارىخىي شەخسلىرى ۋە ئورۇنلىرىنى تەشۋىق قىلماقچى بولغان گاۋبو ئۇزۇن ئۆتمەيلا ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆزى ھۆرمەت قىلىدىغان قەدىرلەيدىغان مىللەت كىملىكى ۋە ئىجتىمائىي ھاياتىغا سىڭىپ كەتكەن شەخس ۋە ئورۇنلىرىنىڭ بارلىقىنى بىلگەن ئۇيغۇرلارنىڭ تارىخىي شەخسلىرىنى خەلقىدىن ئايرىماستىن مۇقەددەس بىلىپ زىيارەت قىلىدىغان يەرلىرىنى يوقاتماستىن ئۆز مەقسىتىگە يېتەلمەيدىغانلىقىنى تونۇپ يەتكەن

يەنە شۇ يىلى ئېلان قىلغان شىنجاڭنى مۇقىم تەرەققىي قىلدۇرۇش ئۈچۈن ئۈچ خىل تەكلىپ ناملىق ماقالىسىدا قوش تىل مائارىپىنى ئومۇملاشتۇرۇش ۋە كۈچەيتىش ئۇيغۇرلارنى خىتاي كارخانىلىرىغا ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش ۋە خىتاي ئۇيغۇر دېھقانلىرىنىڭ ھەمكارلىقىنى ئىشقا ئاشۇرۇش دېگەندەك ئۈچ خىل تەكلىپنى ئوتتۇرىغا قويغان ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئالتىنچى ئايدىن باشلاپ خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارغا قاراتقان مىللەت ۋە مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقىنى ئاشكارا يولغا قويغان گاۋبو دەل شۇ ئاينىڭ ئون ئۈچىنچى كۈنى خىتاي كۈندىلىك گېزىتى تورىدا شىنجاڭ بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئۈچ ئەزەلدىن ھەققىدە دېگەن ماقالىسىنى ئېلان قىلىپ شىنجاڭ ئەزەلدىن كۆپ مىللەتلىك كۆپ دىنلىق بولۇپ خىتاي زېمىنىنىڭ ئايرىلماس بىر پارچىسى ئىدى دەپ داۋراڭ سالىدۇ ئۇ يەنە ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى خىتاينىڭ يەر شارى تورىدا قانداق قىلغاندا مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇشنى چوڭقۇرلاشتۇرغىلى بولىدۇ دېگەن تېمىدا ماقالە ئېلان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ مۇئەللىپنىڭ شىنجاڭدىكى شەخسەن كۆزىتىش ۋە كۈندىلىك تۇرمۇش تەجرىبىلىرىگە ئاساسلانغاندا شىنجاڭنىڭ مەدەنىيىتىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش ئۈچۈن تېخىمۇ كېڭەيتىش ۋە چوڭقۇرلاشتۇرۇشقا بولىدىغان نۇرغۇن ئىشلار بار خىتاي مەدەنىيىتىنىڭ ئېسىل ئەنئەنىسى خىتاي مەدەنىيىتىنىڭ يىلتىزى شۈبھىسىزكى مەدەنىيەت بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇشنىڭ مۇھىم مەنبەسى بۇنىڭ ئۈچۈن جىڭجۇي ئوپېراسىنى ئېيتىش ياڭگېر ئۇسسۇلى ئويناش جۇۋاۋا تۈگۈش تەقۋادارلىق قىلىش تاڭ سۇلالىسى شېئىرلىرى ۋە سوڭ سۇلالىسى تېكىستلىرىنى دېكلاماتسىيە قىلىش ئۈچ خەتلىك كىلاسسىك ۋە شاگىرت قائىدىلىرىنى يادلاش كېرەك مانا شۇنىڭدىن كېيىن خىتاي دائىرىلىرى گاۋبو ئوتتۇرىغا قويغان بۇ تەكلىپلەرنىڭ ھەممىسىنى ئىشقا ئاشۇردى ۋە ئاشۇرماقتا ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئون بىرىنچى ئايدا تۈركىي تىللار دىۋانى تەتقىقاتى

دېمەك، مەمۇرىي جەھەتتىن گاۋبونى باشقۇرىدىغان پروفېسسور ئارسلان ئابدۇللا قولغا ئېلىندى ۋە ئۇنىڭ كۆزىگە قادالغان ئۇيغۇر تارىخى، ئەدەبىياتى، مەدەنىيىتى، فولكلورى، تىل تەتقىقاتى ساھەلىرىدىكى تونۇلغان ۋە ئۇيغۇرلار تەرىپىدىن يۈكسەك ھۆرمەتكە سازاۋەر بولۇپ، ئۇيغۇر مىللىي كىملىكى، مىللىي مەدەنىيەت كىملىكىنى تىكلەشنىڭ باشلامچىلىرىدىن بولغان بىر قاتار ئۇيغۇر ئالىملىرى، زىيالىيلىرى، تەتقىقاتچىلىرى ئەدىبلىرى ئارقىمۇ ئارقىدىن تۇتقۇن قىلىندى بۇ ۋاقىتتا گاۋبو ئۆزىگە ئېتىراز بىلدۈرىدىغان كىشىلەرنىڭ ھەممىسى يوقالدى دەپ ئويلىغان ۋە ئارىدىن بىر ئاي ئۆتمەستىنلا تۈركىي تىللار دىۋانىنىڭ ئاپتورى ۋە ئۇنىڭ مازىرى ھەققىدىكى گۇمان ۋە ئويلىنىشلار نامىدىكى ماقالىسىنى ئېلان قىلىپ ئۆزىنىڭ كىملىكىنى ئاشكارىلىغان ئۇ ئوپالدىكى مازارنىڭ مەخمۇت كاشغەرى مازىرى ئىكەنلىكىنى پولاتتەك دەلىل بىلەن تەمىنلىگەن ھەزرىتى موللا مازىرى تەزكىرىسى ۋە بىر مىڭ سەككىز يۈز ئوتتۇز ئالتىنچى يىلى موللا سادىق شاھ ئەلا ئوغلى نامىدىكى زاتنىڭ مەسنىۋى شەرىپ ناملىق كىتابنىڭ بىر قوليازمىسىنى مازارغا ۋەخپە قىلىپ بېرىش مۇناسىۋىتى بىلەن پۈتۈلگەن ۋەخپىنامىنى يالغانغا چىقىرىشقا ئۇرۇنىدۇ بۇنىڭ ئۈچۈن گاۋبو زامانىمىز تۈركولوگىيە ئىلمىنىڭ پىشۋالىرىدىن تۈركىيىلىك پروفېسسور ئەخمەت بىجان ئەرجىلاسۇن ئەپەندى تەرىپىدىن تەييارلانغان تۈركىي تىللار دىۋانى تەرجىمىسىنىڭ كىرىش سۆزىدىكى بىر جۈملىنى قىسمەن ئۆزگەرتىپ مۇنداق يازىدۇ ئەگەر بۇ ھۆججەت راست بولسا ئۇنداقتا بۇ ھۆججەت قەشقەر ۋىلايىتى ئوپال ئازىغ كەنتىدىكى ھەزرىتى موللا مازىرىنىڭ مەخمۇت كاشغەرىنىڭ مازىرى ئىكەنلىكىنىڭ ئەڭ كۈچلۈك ئىسپاتىدۇر بۇنىڭ بىلەن ئۇ بارلىق گۇمانلىرىنىڭ ئەمەلىيەتتە ئەرجىلاسۇن ئەپەندىنىڭ ئىلمىي تەھلىللىرىنى بۇرمىلاش ۋە رەت تەرتىپىنى ئۆزگەرتىش ئارقىلىق بارلىققا كەلگەنلىكىنى يوشۇرالماي قالىدۇ ئۇنىڭ ماقالىسىدا ئىككى قېتىم تىلغا ئېلىنغان قۇتلۇق شەۋقى ئىسمىنى بىر بىرىدىن پەرقلىق يازغانلىقى ئۇيغۇرلارغا تونۇش مەمتىلى تەۋپىقنىڭ ئىسمىنى پەقەتلا مەممەت دەپ ئۆتۈپ كېتىشىگە قاراپ ماقالىسىنى ئۇنىڭ ئۆزى يازمىغانلىقىنىمۇ ھەتتا تەييارلاتقانلىقىنىمۇ تەسەۋۋۇر قىلىش مۇمكىن ئىلىم ئىگىسى قىياپىتىگە كىرىۋالغان سىياسەتچى گاۋبونىڭ يىگىرمە بەش يىل داۋاملاشقان سۇيىقەست سىنارىيەسىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قانچىلىك زىيان ئېلىپ كەلگەنلىكى قانچىلىغان زىيالىيلارنىڭ ناھەق تۈرمىلەرگە تاشلىنىشىغا ھەتتا ھاياتىدىن ۋاقىتسىز ئايرىلىشىغا سەۋەبچى بولغانلىقى ئېنىق گاۋبو ۋە باشقىلار تەشەببۇس قىلغان مەخمۇت كاشغەرىنىڭ مازىرى ۋە ئۇنىڭ كىملىكىنى ئىنكار قىلىش ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنى ئۆز مىللىي كىملىكىنى ئۇنتۇشقا مىللىي مەدەنىيىتىدىن ئىپتىخارلىنىش ۋە ئۆز مىللىي كىملىكىنى راۋاجلاندۇرۇش روھىنى يوقىتىشقا ئۇنىڭ ئورنىغا جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى جۇڭخۇا مەدەنىيىتى ئېڭىنى تىكلەش ۋە كۈچەيتىشكە مەجبۇرلاش تەكلىپلىرىنى قوبۇل قىلغان خىتاي ھۆكۈمىتى بۇنى نۆۋەتتە ئەمەلگە ئاشۇرىدىغان مۇھىم سىياسىتىگە ئايلاندۇردى خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ سىياسىتىنى ئەنە شۇ گاۋبو كۆزەتكەن ۋە ئىدىيەسىنى چۈشەنگەن فىلولوگىيە ئىنستىتۇتى ۋە باشقا ئورۇنلاردىكى مۇددەتسىز ۋە ئۇزۇن يىللىق تۈرمە جازالىرىغا مەھكۇم قىلىنغان راھىلە داۋۇت، ئارسلان ئابدۇللا، غەيرەتجان ئوسمان ۋە يۈزلىگەن ئۇيغۇر زىيالىيلىرىنى تۇتقۇن قىلىپ جازالاش بىلەن تەڭ قەدەمدە ئېلىپ باردى. ئۇ كۈنىمىزدە بۇ زوراۋانلىقىنى تېخىمۇ كۈچەيتمەكتە. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يېقىندىن بېرى دۇنيا جامائەتچىلىكىنىڭ كۆزىنى بوياپ، ئۇيغۇرلارغا كۆڭۈل بۆلۈۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن ئويناۋاتقان ھەر خىل ئويۇنلىرى، ئۇيغۇر مەدەنىيىتىگە ھەسسە قوشقان مەشھۇر شەخسلەرگە قىلىۋاتقان زىيانكەشلىكلىرى ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىقلىرىنى يوشۇرالمايدۇ. ھەر قانداق زوراۋان كۈچ جىسمى كاشغەرىي ئىسمى بىلەن مەڭگۈلۈك مۇجەسسەم بولۇپ كەتكەن ئالىم مەھمۇد كاشغەرىينى ئۆز مىللىتى ئۇيغۇردىن ھەرگىز ئايرىيالمايدۇ.

ئۈچىنچى فېۋرال كۈنى ئۈرۈمچىدە ئېچىلغان شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي كېڭەش يىغىنىدا ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي كېڭەشنىڭ قازاق مىللىتىدىن بولغان رەئىسى خىزمەت دوكلاتىنى ئوقۇپ ئۆتكەن. دوكلاتتا سىياسىي كېڭەشنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق خىزمىتىدە رايوننىڭ مۇقىملىقى ۋە جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭى بويىچە مەدەنىيەت بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇشتا، زور نەتىجىلەر قولغا كەلگەنلىكى مەدھىيەلەنگەن. ۋەزىيەت ئانالىزچىلىرىنىڭ قارىشىچە، مەدھىيەلىنىۋاتقان بۇ ئاتالمىش نەتىجىلەر، ئەمەلىيەتتە رايوندا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق، باستۇرۇش ۋە خىتايلاشتۇرۇشتىن ئىبارەت ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتىنىڭ داۋام قىلىۋاتقانلىقى، ھەتتا يەنىمۇ كۈچەيتىلىشىدىن دېرەك بېرىدىكەن. بۇ ھەقتە مۇخبىرىمىز مېھرىبان تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ.
تەڭرىتاغ تورىنىڭ خەۋىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، ئون ئۈچىنچى فېۋرال كۈنى ئۈرۈمچىدە ئېچىلغان شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي كېڭەش يىغىنىدا ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي كېڭەشنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق خىزمەت دوكلاتى ئوقۇپ ئۆتۈلگەن. ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي كېڭەشنىڭ رەئىسى نۇرلان ئەبىلمەجىن دوكلاتىدا ئاپتونوم رايونلۇق سىياسىي كېڭەشنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق خىزمىتىدە شى جىنپىڭنىڭ شىنجاڭ ئىستراتېگىيەسىنىڭ روھى بويىچە رايوننىڭ تىنچ مۇقىم تەرەققىياتى ۋە مىللەتلەر مۇناسىۋىتىدە ئانار دانىسىدەك ئىناق ۋەزىيەت بەرپا قىلىنىپ جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى كۈچەيتىش ھەم مەدەنىيەت بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇشتا زور نەتىجىلەر قولغا كەلگەنلىكىنى مەدھىيلىگەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ئامېرىكىدا تۇرۇشلۇق ۋەزىيەت ئانالىزچىسى ئىلشات ھەسەن ئەپەندى دوكلاتنىڭ تولۇق نۇسخىسىنى كۆرۈپ چىققانلىقىنى بىلدۈردى. ئىلشات ھەسەن ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، بۇ خىل دوكلاتلاردا ھەر يىلى دېگۈدەك ئاتالمىش خىزمەت نەتىجىلىرى نامىدىكى ئوخشاش مۇقاملار تەكرارلىنىدىكەن. خىتاينىڭكى ھەر جىلدىكى بۇ ئىككىنچى ئاي، ئۈچىنچى ئايلاردا ئېچىلىدىغان خەلق قۇرۇلتىيى، سىياسىي كېڭەيشنىڭ ئىككى يىغىنى بىر تەشۋىقات قورالى. خىتاينىڭكى تەشۋىقات ھۆججەتلىرىنى ئوقۇپ، ئۇلارنىڭ كاللىسىنى يۇيۇپ، ئۇنىڭدىن كېيىن بېرىپ خىتاينىڭ سىياسىتىنى ئىجرا قىلغۇزىدۇ. ئەمما سىياسىي كېڭەشنىڭ رەئىسى نۇرلان ئەبىلمەجىننىڭ تىلىدا ئوقۇلغان دوكلاتتا تەكىتلەنگەن نۇقتىلار دىققەت قوزغايدىكەن.
بۈگۈنكى كۈندە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭكى ئاتالمىش بۇ قۇرۇلتاي سىياسىي كېڭەشىدە مەيلى ئابدۇمەجىننىڭكى بەرگەن دوكلاتى بولسۇن، مەيلى رەئىسنىڭ بولسۇن يەنىلا قايتا تەكىتلەۋاتقىنى خىتاي، ئىككى مىڭ ئون ئالتىنىڭ ئاخىرىسىدىن باشلاپ ئېلىپ بېرىۋاتقان مىللىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنى داۋاملاشتۇرىمىز دەيدۇ. ئاتالمىش بۇلارنى نەتىجە دەپ كۆرسەتكەن. ئېلشاد ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، دوكلاتتا تىلغا ئېلىنغان شى جىنپىڭنىڭ شىنجاڭ ئىستراتېگىيىسى يۆلىنىشى بويىچە رايوندىكى مۇقىملىققا كاپالەتلىك قىلىنغانلىقى، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش تەلىپى بويىچە مىللەتلەر ئىتتىپاقلىشىپ، بىر ئائىلە كىشىلىرىدىن بولۇش، مىللەتلەرنىڭ ئۆزئارا يۇغۇرۇلۇشىنى تېزلىتىش، ھەر مىللەت خەلقى قاتناشتۇرۇلغان بىرلەشمە دوستلۇق پائالىيەتلىرىنى كۆپەيتىش، مىللەتلەرنىڭ ئۆزئارا بېرىش كېلىش قىلىش، ناخشا مۇزىكا، ئۆرپ ئادەت، مەدەنىيەت جەھەتلەردە ئۆزئارا ئۆگىنىش دېگەندەك ئىبارىلەرنىڭ تەكىتلىنىشى ئەمەلىيەتتە رايوندا بارغانچە كۈچەيتىلىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق تۈسىدىكى قاتتىق باستۇرۇش ۋە مىللىي ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتىنىڭ

داۋاملاشتۇرىمىز، دېگەن گەپ.
نۇرلان ئەبىلمەجىن دوكلاتىدا مىللەتلەرنىڭ يۇغۇرۇلۇشى، ھەر مىللەتنىڭ جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنىڭ كۈچەيگەنلىكى ۋە جۇڭخۇا روھىنىڭ مۇستەھكەملەنگەنلىكىنى كۆرسىتىدىغانلىقىنى ئالاھىدە تەكىتلىگەن. ئېلشاد ھەسەن ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، بۇ سۆزلەر ئەمەلىيەتتە ئاسسىمىلياتسىيە قىلىپ ئېرىتىپ يوقىتىش سىياسىتىنىڭ ئاشكارا ئىپادىلىنىشى ئىكەن. ئۇيغۇرلارنى خىتايلاشتۇرۇش، بۇنىڭدا خىتاي مەيدانىدا تۇرۇپ، خىتاي فاشىزم ئىدېئولوگىيەسى، ئەشەددىي خىتاي مىللەتچىلىكى نۇقتىسىدىن قارىغاندا ئۇلار ئۈچۈن نەتىجە. ئەمما بۇ زۇلۇمنىڭ نىشانى بولغان ئۇيغۇر، قازاق، ھەممە شۇ يەردىكى يەرلىك خىتاي ئەمەس مىللەتلەر ئۈچۈن مىللىي قىرغىنچىلىق. بۇ سىياسەتنى يەنە قوپۇپ، قازاق ئاغزىدىن، ئۇيغۇرنىڭ ئاغزىدىن بۇنى مۇۋەپپەقىيەت، نەتىجە دەپ تونۇشتۇرۇش، بۇ ھازىرقى زامان دۇنياسىدىكى ئەڭ بىمەنىلىك، ئەڭ رەزىل، ئەڭ ئېچىنىشلىق بىر ھادىسە دېسەك بولىدۇ.
ئېلشاد ھەسەن ئەپەندى يەنە دوكلاتتا تىلغا ئېلىنغان رايوندا دىنىي ئىشلارنى قانۇن بويىچە باشقۇرۇپ، ئەسەبىيلىككە زەربە بېرىلگەنلىكى، خىتايچە سوتسىيالىزمغا ماسلاشتۇرۇلغانلىقى قاتارلىقلار ھەققىدە توختىلىپ، بۇنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ رايوندا يۈرگۈزۈۋاتقان دىنىي ئېتىقادنى تېررورىزمغا باغلاپ باستۇرۇش ۋە دىننى خىتايلاشتۇرۇش سىياسىتىنىڭ ئەمەلىيىتى ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى. دوكلاتتا يەنە سىياسىي كېڭەشنىڭ ئۆتكەن يىلدىكى خىزمەتلىرىنىڭ نەتىجىلىرى سۈپىتىدە رايوندا تىنچ مۇقىم ۋەزىيەت بارلىققا كەلگەنلىكى مەدھىيلەنگەن كانادادىكى كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىسى شېڭ شۈ خانىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ خىلدىكى دوكلاتلىرىدىن ئۇنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا يۈرگۈزۈۋاتقان مۇستەملىكە سىياسىتىدە ئۇيغۇرلارنىڭ باستۇرۇش نىشانى قىلىنغانلىقىنى كۆرۈش مۇمكىن ئىكەن

خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆزى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى دەپ ئاتىۋالغان بۇ زېمىندا مۇستەملىكە سىياسىتى يۈرگۈزۈۋاتىدۇ. يەنى خىتاي كومپارتىيە ھۆكۈمىتى شىنجاڭ رايونى دەپ ئاتىۋالغان شەرقىي تۈركىستان زېمىندا باستۇرۇش، قىرغىنچىلىق ۋە دۆلەت تېررورىزم سىياسىتىنى داۋام قىلىۋاتىدۇ. شېڭ شۆ خانىم يېقىنقى يىللاردا ئۇيغۇر دىيارىدا داۋام قىلىۋاتقان چوڭ تۇتقۇن ھەققىدە يەنە مۇنداق دېدى.
بىزنىڭ كۆرۈۋاتقىنىمىز بولسا يېقىنقى بىر قانچە يىلدىن بۇيان زور كۆپ سانلىقنى ئىگىلەيدىغان ياشلار ۋە ئوتتۇرا ياشلىقلار تۇتقۇن قىلىنىپ لاگېرغا قامالدى بۇ سان ھازىر ئۇيغۇر ئاھالىسىنىڭ يېرىمىنى تەشكىل قىلدى دېسەكمۇ مۇبالىغە بولمايدۇ مانا مۇشۇنداق بىر شارائىتتا خىتاي كومپارتىيە ھۆكۈمىتى رايوندا ئۇزۇن مۇددەتلىك ئەمىنلىك يارىتىلدى، مۇقىملىققا كاپالەتلىك قىلىندى، دېگەن. بۇ ئۇ ئۆزىگە قارشىلىق بىلدۈرەلەيدىغان بارلىق كىشىلەرنى تۈرمىگە ۋە لاگېرلارغا قامىۋەتتى، دېگەننى بىلدۈرىدۇ. شۇڭا ئۇ ھازىر ئۆزىگە قارشىلىق قىلغۇچىلارنى يوق دەپ ھېسابلايدۇ.
شېڭ شۆ خانىم سۆزىدە خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ يىللاردا ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن يۈرگۈزۈۋاتقان قىرغىنچىلىق تۈسىدىكى باستۇرۇشنى دۇنيا كۆرۈپ تۇرۇۋاتقانلىقىنى، ئەمما خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يالغانچىلىق تەشۋىقاتىنى يەنىلا داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى ئەسكەرتتى.
ئۇ سۆزىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا يېتەكچىلىك قىلالايدىغان زىيالىيلاردىن تەركىب تاپقان ئۇيغۇر سەرخىللىرىنى، دىنىي ئۆلىمالىرىنى، خىتاي ھۆكۈمىتىگە قارشىلىق كۆرسىتەلەيدىغان ياش ۋە ئوتتۇرا ياشلىق ئۇيغۇرلارنى لاگېرلارغا، تۈرمىلەرگە قامىغاندىن كېيىن، خىتاي دۆلىتى ئىچىدە تەشۋىقاتلاردىن پايدىلىنىپ مېڭە يۇيۇش ئارقىلىق خىتاي خەلقىگە ئۆز سىياسىتىنى قوبۇل قىلدۇرۇۋاتقان بولسا چەت ئەللەرگە قارىتا بۇ خىلدىكى دوكلاتلار ئارقىلىق ئۆز سىياسىتىنى ئاقلاشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى تەكىتلىدى شېڭ شۆ خانىم يەنە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يېقىنقى يىللاردىن بۇيان چەت ئەللەرگە قارىتا تۈرلۈك تەشۋىقات ھەرىكەتلىرىنى كۈچەيتىش ئارقىلىق ئۇيغۇر ئېلىدە ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆز مىللىي ۋە دىنىي ئادەتلىرى بويىچە ياشىشىغا كاپالەتلىك قىلىنىۋاتقانلىقىنى تەكىتلىگەن بولسىمۇ، ئەمەلىيەتتە ئۇيغۇرلارغا قارىتا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايىتىنى داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى. 他去推动所谓的
شېڭ شۆ خانىم سۆزىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شى جىنپىڭ دەۋرىدە ئاتالمىش جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى نامىدا خىتاي بولمىغان مىللەتلەرگە قارىتا خىتاي مەدەنىيىتىنى مەجبۇرىي تېڭىشتەك مىللىي ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتىنى ساراڭلار دوختۇرخانىسىنى باشقۇرۇش ئۇسۇلىدا يۈرگۈزۈۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى.
ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە، تېخى يېقىندا ئۆتكۈزۈلگەن خىتاينىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىللىق چاغان بايرىمىدا خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر دىيارىدا بۇ قىلمىشىنى ئەۋجىگە چىقارغان.
ئۇ سۆزىدە خىتايلارغا خاس بولغان مەسنىۋى ۋە پانۇسلار ئېسىلغان قەشقەر قاتارلىق ئۇيغۇر شەھەرلىرىدىكى ئۇيغۇر مەھەللىلىرى، خىتايچە كىيىنىپ خىتايچە چاغانلىق پائالىيەتلەرنى ئۆتكۈزۈشكە مەجبۇرلانغان ئۇيغۇرلار ھەققىدىكى كۆرۈنۈشلەرنى نەقىل ئېلىپ ئۆتتى ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە مەزكۇر دوكلاتتا تىلغا ئېلىنغان ئاتالمىش جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسىنى بەرپا قىلىش مەدەنىيەت جەھەتتە ئوزۇقلاندۇرۇش دېگەنلەر ئەمەلىيەتتە ئاسسىمىلياتسىيە قىلىپ خىتايلاشتۇرۇش سىياسىتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا زورلۇق ۋاسىتىلىرى بىلەن ئىجرا قىلىنىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىدىكەن پروگراممىنى مېھرىبان تەييارلىدى بېلگىيە پايتەختى بريۇسسېلدا تەمىنلەش زەنجىرىدىكى پاكىز ئېنېرگىيە ۋە مەجبۇرىي ئەمگەككە قارىتا دۆلەتلەرنىڭ ئىنكاسى دېگەن تېمىدا ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنى ئۆتكۈزۈلگەن. بۇ يىغىن گېرمانىيەنىڭ BASF شىركىتى كورلىدىن چېكىنىپ چىقىش ئالدىدا تۇرۇۋاتقان ۋولكسۋاگېن ئۈستىدىن ئۈرۈمچىدىكى زاۋۇتىنى تاقاش چۇقانلىرى ئەۋج ئېلىۋاتقان بىر مەزگىلدە ياۋروپا قۇياش ئېنېرگىيەسى سانائەتچىلەر كېڭىشى تەرىپىدىن ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى مەسىلىسىگە بېغىشلانغان تۇنجى قېتىملىق مۇھاكىمە ھېسابلىنىدىكەن. يىغىندىكى مۇھىم نۇقتىلار توغرۇلۇق گېرمانىيەدىن ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەم تەپسىلىي خەۋەر بېرىدۇ. ئون بەشىنچى فېۋرال، بېلگىيە پايتەختى بريۇسسېلدا ياۋروپا قۇياش ئېنېرگىيەسى سانائەتچىلەر كېڭىشىنىڭ ئۇيۇشتۇرۇشى بىلەن ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى مەسىلىسىگە بېغىشلانغان تەمىنلەش زەنجىرىدىكى پاكىز ئېنېرگىيە ۋە مەجبۇرىي ئەمگەككە قارىتا دۆلەتلەرنىڭ ئىنكاسى دېگەن تېمىدا ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنى ئۆتكۈزۈلگەن. مەركىزى ۋاشىنگتوندىكى ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ تەشەببۇسى بىلەن تەشكىللەنگەن بۇ يىغىنغا بىۋاسىتە ۋە تور ئارقىلىق بىر يۈز ئوتتۇزدىن ئارتۇق پارلامېنت ئەزالىرى، تەتقىقاتچىلار، قۇياش ئېنېرگىيەسى مۇتەخەسسىسلىرى، كارخانىچىلار ۋە مۇخبىرلار قاتناشقان. ياۋروپا قۇياش ئېنېرگىيەسى سانائەتچىلەر كېڭىشى تەرىپىدىن تۇنجى قېتىم ئۆتكۈزۈلگەن بۇ يىغىندا ياۋروپا پارلامېنتى ئەزالىرىدىن رايىنھارد بيۇتىكوفېر، ئاننا كاۋازىنى، ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ رەئىسى روشەن ئابباس، ئامېرىكا كوممۇنىزم قۇربانلىرى فوندىنىڭ تەتقىقاتچىسى ئادرىئان زېنز، پاكىز ئېنېرگىيە شىركىتىدىن ئانيا لانگې، ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى ئاخىرلاشتۇرۇش بىرلەشمىسىدىن پاترېسسىيا كاررېر ۋە ياۋروپا قۇياش ئېنېرگىيەسى سانائەتچىلەر كېڭىشىدىن يوخان لىنداھىل قاتارلىقلار نۇتۇق سۆزلىگەن. بريۇسسېلدىن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزىنىڭ دىرېكتورى ئابدۇلىكىم ئىدرىس ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، گېرمانىيەنىڭ BASF شىركىتى كورلىدىن چېكىنىپ چىقىش ئالدىدا تۇرۇۋاتقان، فولكسۋاگېن ئۈستىدىن ئۈرۈمچىدىكى زاۋۇتنى تاقاش چۇقانلىرى ئەۋج ئېلىۋاتقان بىر مەزگىلدە، ياۋروپادىكى قۇياش ئېنېرگىيەسى شىركەتلىرىنىڭ مەخسۇس ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى توغرىسىدا بۇنداق مۇھىم بىر يىغىننى چاقىرىشى ئۇيغۇرلار ئۈچۈن زور ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەن.
تۇنجى قېتىم بىر سانائەتچىلەر، يەنى بۇ قۇياش ئېنېرگىيەسىنى ئىشلەپ چىقىرىدىغان شىركەتلەرنىڭ بىرلەشمىسىدىن تەركىب تاپقان بۇ كېڭەش تەرىپىدىن ياۋروپا پارلامېنتىنىڭ ئالدىدا بۇ يىغىلىشنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇلۇشى ۋە بۇ گېرمانىيەدىكى BASF شىركىتىنىڭ شەرقىي تۈركىستاندىن زاۋۇتلىرىمىزنى قايتۇرۇپ ئەچقىمىز دەۋاتقان بىر ۋاقىتتا ۋە فولكسۋاگېننىڭكى خەلقئارا ۋە گېرمانىيە مەتبۇئاتى ۋە سىياسەتچىلىرىنىڭ ئالدىدا بېسىمغا قېلىۋاتقان مۇشۇنداق بىر ۋاقىتتا بۇ يىغىننىڭكى سانائەتچىلەر تەرىپىدىن ئورۇنلاشتۇرۇلۇپ، بۇنىڭغا ئۇيغۇر ئاكتىۋىستلىرىنىڭ، تەتقىقاتچىلىرىنىڭ ۋە بۇ خىتاينىڭكى مەجبۇرىي ئەمگىكىنى توختىتىش ئۈچۈن قۇرۇلغان قۇرۇلۇشلارنىڭ تەمسىلچىلىرىنىڭكى، ياۋروپا پارلامېنت ئەزاسى. ياۋروپا ئىتتىپاقى خىتاي مۇناسىۋەتلەر كومىتېتىنىڭ رەئىسى راينخارد بوتكۆفېر يىغىندا قىلغان سۆزىدە مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنىۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭ قان تەرى بەدىلىگە يارالغان مەھسۇلاتلارنىڭ ياۋروپا بازارلىرىغا كىرىشىنى چەكلەشنىڭ زۆرۈرىيەتلىرىنى تەكىتلەپ ئۆتكەندىن كېيىن خىتاي ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى ئىنكار قىلىۋاتىدۇ خىتاي يالغان سۆزلەۋاتىدۇ خىتاي توسقۇنلۇق قىلىۋاتىدۇ خىتاي تەتۈر تەشۋىقاتنى كۈچەيتىۋاتىدۇ. خىتاي دىققەتنى چېچىۋاتىدۇ. ئەمما پاكىت بەرىبىر پاكىت. خىتاينىڭ كۆز ئالدىمىزدىلا زامانىۋى قۇللۇق جىنايەتلىرىنى سادىر قىلىۋاتقانلىقى ئەسلىي پاكىتتۇر، دېگەنلەرنى تىلغا ئالغان. China denies, China lies, China obstructs, China camouflages, China distracts. رۇشەن ئابباس خانىم سۆزىدە خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئۇيغۇردىن ئىبارەت بىر مىللەت ئۈستىدىن ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈپلا قالماي، ئۇنىڭدىن قۇل سۈپىتىدە پايدىلىنىۋاتقانلىقىنى، ئۇيغۇرلارنىڭ قان تەرى بەدىلىگە ۋۇجۇدقا چىققان مەھسۇلاتلارنى ياۋروپا بازارلىرىدا سېتىۋاتقانلىقىنى مىساللىرى بىلەن ئوتتۇرىغا قويغان. Our planet has ever seen. ئۇ، بريۇسسېلدىن زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا، ياۋروپا قۇياش ئېنېرگىيەسى سانائەتچىلەر كېڭىشى ئارقىلىق بۇنداق بىر يىغىننى تەشكىللەشتىكى مەقسەتنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى مەھسۇلاتلىرىنىڭ ياۋروپا بازارلىرىغا كىرىشىنى چەكلەشتىن ئىبارەت ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈردى. ئۇ سۆزىدە ياۋروپا شىركەتلىرىگە سىلەرنىڭ ئېرىشىۋاتقىنىڭلار پاكىز ئېنېرگىيە ئەمەس، سىلەر بىر مىللەتنىڭ قېنىغا شېرىك بولۇۋاتىسىلەر، دېگەننى بىلدۈرۈشنىڭ زۆرۈرلۈكىنى تەكىتلىدى.
بىزنىڭ بۇ قېتىمقى ياۋروپا قۇياش ئېنېرگىيەسى سانائەتچىلەر كېڭىشىدە مۇنداق بىر جىغىننى ئۇيۇشتۇرۇشنى تەشەببۇس قىلىشىمىزدىكى سەۋەب بولسا، ھازىر خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى مەجبۇرىي ئەمگەكتىن ياسالغان، قۇياش ئېنېرگىيەسى تاختىلىرى ۋە توكلۇق ماشىنىلار ياۋروپا بازارلىرىغا تۆكمە قىلىپ سېتىلىۋاتىدۇ. بۇنىڭغا خاتىمە بېرىش ئۈچۈن پاكىز ئېنېرگىيەنى قوغلىشىۋاتقان ياۋروپا شىركەتلىرىگە بۇ مەھسۇلاتلار ئۇيغۇرلارنىڭكى قان تەرىدىن يارىتىلىۋاتىدۇ، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىدىن مەنپەئەتلىنىۋاتىدۇ، سىلەرنىڭكى ئېرىشىۋاتقىنىڭلار پاكىز ئېنېرگىيە ئەمەس، سىلەر بىر مىللەتنىڭ قېنىنىڭ تۆكۈلۈشىگە شېرىك بوۋاتىسىلەر دېگەننى بىلدۈرۈشتى. مەنچە بۇ مەقسەتكە يەتتۇق دەپ ئويلايمەن.
دوكتور ئادرىيان زىنىز يىغىندا قىلغان سۆزىدە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە قۇربان بولۇۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭ نە ئىشلەش ئىشلىمەسلىك ھەقلىرىنىڭ يوقلۇقى، ئۇلارنى دۆلەتنىڭ مەجبۇرىي يىغىپ سانائەت زاۋۇتلىرىغا تەقسىم قىلىپ ئىشلىتىۋاتقانلىقى، ئۇلارنىڭ ئىش ئورنىدىن ئايرىلالمايدىغانلىقى، ئىش ھەققىنى تەلەپ قىلالمايدىغانلىقى قاتارلىق بىر تالاي مەسىلىلەرنى بايان قىلىپ ئۆتكەن. But it's forced labour that most closely connects this atrocity with us here in the West and that makes us potentially complicit in what is going on. ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ پروگرامما مۇدىرى سەركان تاش ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ياۋروپا قۇياش ئېنېرگىيەسى سانائەتچىلەر كېڭىشىنىڭ ئۇيۇشتۇرۇشى بىلەن ئۆتكۈزۈلگەن

خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ يىل چاغاندا ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئۇيغۇرلارنى ئاساس قىلغان يەرلىك مۇسۇلمان خەلقلەرگە خىتايلارنىڭ ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىنى كەڭ كۆلەمدە مەجبۇرلاپ تېڭىپ ئۇلاردا ئاتالمىش جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق كىملىكى شەكىللەندۈرۈشكە ئۇرۇنۇۋاتقانلىقى مەلۇم بولماقتا نۆۋەتتە خىتاي ئۇيغۇر رايونىدا يۈرگۈزۈۋاتقان مىسلى كۆرۈلمىگەن دەرىجىدىكى خىتايچىلاشتۇرۇش ھەرىكىتى ۋە مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى توغرىسىدىكى مۇلاھىزىلەرنى ستوكھولمدا تۇرۇشلۇق ئوبزورچىمىز نەۋباھارنىڭ يازمىسىدىن ئاڭلايسىلەر. ماقالىدىكى كۆز قاراشلار ئاپتورغا خاس، رادىيومىزغا ۋەكىللىك قىلمايدۇ.
يېقىنقى مەزگىللەردە ئۇيغۇر ئېلىدىكى ھەر قايسى شەھەر ۋە يېزىلاردا خىتاينىڭ چاغان بايرىمىنى تەبرىكلەش پائالىيەتلىرىنىڭ پەۋقۇلئاددە ئەۋج ئالغانلىقى مەلۇم بولماقتا. بولۇپمۇ قەشقەر خوتەن قاتارلىق ئۇيغۇر نوپۇسى زىچ جايلاشقان رايونلارنىڭ پۈتۈنلەي خىتاي مەدەنىيىتى ئەكس ئەتتۈرۈلگەن بېزەكلەر بىلەن بېزىلىپ قارىماققا خىتاي شەھەرلىرىگىلا ئوخشاپ قالغان ھالىتى كىشىنى ئېچىندۇرماقتا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇشى بىلەن كوچا كويلار باغچىلار ئىدارە جەمئىيەت ۋە مېھمانخانا قاتارلىق ئاممىۋى سورۇنلار ئەجدىھا شەكىللىك بېزەكلەر بىلەن قاپلانغان ئۇيغۇر خەلقى بولسا خىتايلارنىڭ ئەجدىھا ئۇسسۇلى شىر ئۇسسۇللىرىغا سېلىنىۋاتقان ئۇيغۇر بالىلىرى مەجبۇرىي ھالدا خىتاي تىلىدا بىز ئەجدىھا پۇشتى ۋە خۇاڭدى ئەۋلادى دېگەندەك سۆزلەرنى قىلىۋاتقان سىن فىلىملىرىمۇ خىتاي تور سەھىپىلىرىدە كەڭ تارقالماقتا كۆز ئالدىمىزدىكى بۇ مەنزىرىلەر شۇنى ئەكس ئەتتۈرىدۇكى، خىتاي ھۆكۈمىتى چاغان بايرىمىنى تەبرىكلەش باھانىسى بىلەن ئەجدىھا، پانۇس ۋە تۈگرى قاتارلىق خىتاي مەدەنىيىتىنىڭ ۋەكىل خاراكتېرلىك ئامىللىرىنى ئۇيغۇرلارغا تېڭىش ئارقىلىق جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق كىملىكى يارىتىش، ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي كىملىكىنى يوقىتىشنى مەقسەت قىلغانلىقىنى كۆرۈۋېلىش قىيىن ئەمەس. ئەجەبا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا خىتاي مەدەنىيىتىنىڭ سىمۋوللۇق بەلگىلىرىنى زورلاپ تېڭىشى بىلەن ئۇيغۇرلارنىڭ مىللىي كىملىكىنى يوقىتىشى ئوتتۇرىسىدا قانداق باغلىنىش مەۋجۇت؟ ئالدى بىلەن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش قەدىمىنى تېزلىتىش ئۈچۈن ئۇيغۇرلارغا خىتاي كىملىكىنى تېڭىش تاكتىكىسىنىڭ ماھىيىتىنى چۈشىنىشىمىز كېرەك. ئەلۋەتتە، خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ مەسىلىنى مەلۇم قانۇنىي ئاساسقا ئىگە قىلىپ كۆرسىتىش ئۈچۈن يالغان پاكىتلارنى ئويدۇرۇپ چىقىرىشقا ئېھتىياجلىق بولىدۇ. جەمئىيەتشۇناسلىق ئىلمىدە ئورتاق ئىرقداشلىق، قانداشلىق ۋە ئۇرۇقداشلىققا ئوخشاش ئامىللار بىر دۆلەتنىڭ مىللىي كىملىكىنى تەشكىل قىلىدىغان مۇھىم شەرتلەر دەپ قارىلىدۇ. مەيلى ئېتنىك كېلىپ چىقىشى بولسۇن ياكى مەدەنىيەت قاتلاملىرى جەھەتتىن بولسۇن خىتاي مىللىتى بىلەن ھېچقانداق ئورتاقلىقى بولمىغان ئۇيغۇرلارغا خىتاي دۆلىتى كىملىكىنى تېڭىش مەقسىتىگە يېتىش ئۈچۈن خىتاي ھۆكۈمىتى يەنە ئۆزىنىڭ ئادىتى بويىچە يالغان تارىخ ياساش ھىيلىسىنى قوللانغان ئەجدىھا توتېمى نەچچە مىڭ يىللاردىن بۇيان خىتاي ئەجدادلىرى چوقۇنىدىغان بىر تۈرلۈك سىمۋول بولۇپ كەلگەن ئەمما خىتاي ئىمپېراتورلىرى قەدىمكى دەۋرلەردىن باشلاپلا ئەجدىھا توتېمىنى ئۆز ھاكىمىيىتىنى مۇستەھكەملەش ئۈچۈن خىزمەت قىلدۇرۇپ كەلگەن ۋە بۈگۈنكى كۈنلۈكتە ئۇنى خىتاي دۆلىتىنىڭ مىللىي كىملىكى بىلەن تەڭداش ئورۇنغا قويۇپ كەلمەكتە بۇنىڭ دەل ئەكسىچە ئۇيغۇرلار ئۆزلىرىنىڭ روھىي دۇنياسى ۋە تۇرمۇشىدا مۇھىم ئورۇن تۇتۇپ كەلگەن بۆرە توتېمىنى ياۋلارنىڭ ھۇجۇمىدىن قوغدىنىدىغان ۋە خىتاي ئاسسىمىلياتسىيەسىگە قارىتا بىر تۈرلۈك سېمبوللۇق قارشىلىق سۈپىتىدە تونۇپ كەلگەن ئۇيغۇر قاتارلىق تۈركىي مىللەتلەرنى خەن مىللىتى بىلەن بىر قاتارغا قويۇپ خۇاڭدى ئەۋلادى ياكى ئەجدىھا پۇشتى دەپ ئاتاش ھادىسىسىنى مەيلى گومىنداڭ مىللەتچى پارتىيەسى بولسۇن ياكى خىتاي كوممۇنىست پارتىيەسى بولسۇن ئۆزلىرىنىڭ شەرقىي تۈركىستان زېمىنىدا يۈرگۈزۈپ كېلىۋاتقان مۇستەملىكە سىياسىتىنى كۈچكە ئىگە قىلىش ۋە ئۇيغۇرلارنى ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش مەقسىتى ئۈچۈن قوللىنىپ كەلگەن ۋاسىتە دەپ قاراشقا بولىدۇ. ھالبۇكى ئۇيغۇر خەلقى ئەجدىھا پۇشتى ياكى خۇاڭدى ئەۋلادى دېگەندەك ناملارنى ھاقارەت دەپ بىلىپ ئەسلا قوبۇل قىلماي كەلگەن ۋە خىتاي ھۆكۈمەتلىرىگە ئىزچىل قارشىلىق بىلدۈرۈپ كەلگەن.

ۋۇ جۇڭشىننىڭ ئۆلكىلىك ھۆكۈمەتكە باشلىق بولۇپ تەيىنلەنگەندىن كېيىن ئۇيغۇر خەلقىنىڭ خىتاي ئاسسىمىلياتسىيەسىگە مەجبۇرلىنىۋاتقانلىقىدەك ۋەزىيەتكە دۇچ كەلگەنلىكى ئوتتۇرىغا قويۇلغان ۋە ئۇيغۇر خەلقىنىڭ مەيدانىدا تۇرۇپ قاتتىق رەددىيە بېرىلگەن ئوبزورنىڭ تەپسىلىي مەزمۇنىدا ئەينى ۋاقىتتا ئۇيغۇرلارنى خۇاڭدى ئەۋلادى يەنى خەن مىللىتى ئەۋلادى نەسلىڭلار خىتايلار بىلەن بىر دەيدىغان ئەپسانىلەرنىڭ بازارغا سېلىنغانلىقى ۋە بۇ مەزمۇن يەركەنت ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر ئۇيۇشما سانايى نەفىسەسى تەرىپىدىن ئوينالغان سەھنە ئەسەردە ئەكس ئەتتۈرۈلگەنلىكى بايان قىلىنغان خىتاي دائىرىلىرىنىڭ يېقىندا يەنە ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئەدەبىيات سەنئەت مائارىپ ۋە تارىخ ئارخېئولوگىيە ساھەلىرىدە ئەجدىھا سىمۋولى يارىتىپ ئۇيغۇرلارنىڭ تارىخى ۋە مەدەنىيىتىنى بۇرمىلاشقا ئۇرۇنۇشتەك قارا نىيىتى قايتا ئوتتۇرىغا چىقتى بۇلاردىن كۆرۈنەرلىك بولغانلىرى ئۇيغۇر رايونىدىن قېزىۋېلىنغان ئاتالمىش دۆلەت گۆھىرى نامىدا ساقلىنىۋاتقان بىر قىسىم ئارخېئولوگىيەلىك مەدەنىيەت بۇيۇملىرىنىڭ بىردىنلا ھەممىسىنىڭ ئۈستىدە ئەجدىھا سۈرىتى بولغان ماددىي يادىكارلىقلار نامىدا جاكارلىنىپ كۈچەپ تەشۋىق قىلىنىشى دىققەت قوزغىماقتا بۇلاردىن بىر قانچە ئۆرنەكلەرنى مىسالغا ئېلىپ ئۆتۈشكە توغرا كېلىدۇ ئاتالمىش شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق مۇزېيىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىل توققۇزىنچى فېۋرال ئۈندىدار تور سۇپىسىدا ئېلان قىلىنغان يازمىسىدا يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئارخېئولوگىيە خادىملىرىنىڭ ئەجدىھا تېما قىلىنغان زور مىقداردىكى مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى قېزىۋالغانلىقى خەۋەر قىلىنغان خەۋەردە يەنە ئالتۇن مىس ياغاچ يىپەك ساپال فارفور ۋە قاشتېشى قاتارلىق ماتېرىياللاردىن ياسالغان تارىخىي يادىكارلىقلارنىڭ ھەممىسىدە ئەجدىھا ئوبرازى ئىنتايىن جانلىق ھالدا گەۋدىلەندۈرۈلگەنلىكى تەكىتلەنگەن قېزىلما يادىكارلىقلار قاراشەھەر نىيە قورغاس ۋە سانجى قاتارلىق جايلاردىن قېزىۋېلىنغان بولۇپ كەمەر توقۇسى مىس كۆرگۈ يەنى ئەينەك تاش ئابىدە فارفور تەخسە قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن. خىتاي دائىرىلىرى مەدەنىي يادىكارلىقلاردا ئەجدىھانىڭ تېما قىلىنىشى ئوتتۇرا تۈزلەڭلىك دەپنە ئادىتىنىڭ غەربىي رايون مەدەنىيىتىگە تەسىر كۆرسەتكەنلىكىنىڭ ئىپادىسى دەپ ئېلان قىلغان. ئۇلار يەنە ئەجدىھا ئوبرازىنىڭ ئەينى ۋاقىتتىكى خەن سۇلالىسى مەركىزىي ھۆكۈمىتىنىڭ غەربىي رايوندىكى ئوتتۇز ئالتە بەگلىكنى باشقۇرغانلىقى ۋە ئوتتۇرا تۈزلەڭلىك بىلەن غەربىي رايوننىڭ قويۇق ئىقتىسادىي مۇناسىۋەت ئورناتقانلىقىنى ئىسپاتلاپ بېرەلەيدىغانلىقىنى تەشۋىق قىلماقتا. بۇ قېزىلما يادىكارلىقلار بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش بەشىنچى يىلى ۋە بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان بەشىنچى يىلى ئارىسىدىكى دەۋرلەردە قېزىلغان ۋە مۇناسىۋەتلىك دوكلاتلار ئاللىبۇرۇن ئېلان قىلىنغان تۇرسا، نېمە ئۈچۈن ئارىدىن خېلى يىللار ئۆتكەندە ئۇ يادىكارلىقلارنىڭ يۈزىدە ئەجدىھانىڭ رەسىمى بار ئىكەنلىكى خەۋىرى قايتا تارقىتىلىدۇ؟ خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىن تېپىلغان مەدەنىي يادىكارلىقلىرىغا ئەجدىھا تامغىسىنى ئۇرۇشى ماھىيەت جەھەتتىن ئالغاندا شى جىنپىڭنىڭ جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق كىملىكى يارىتىش سىياسىتىنى قوللاش ۋە كۈچەيتىش مەقسىتىدە ئېلىپ بېرىلغان نەيراڭدىن ئىبارەت. ئەمەلىيەتتە ئۇيغۇر زېمىنىدىن بايقالغان مەدەنىيەت مىراسلىرىدا ئەجدىھا ئوبرازىنىڭ كۆرۈلۈشى خىتاي دائىرىلىرى تەشۋىق قىلغىنىدەك خىتاي مەدەنىيىتىنىڭ تەسىرىدىن بولغان ئەمەس. بۇ ھەقتە ئىلگىرى ئارخېئولوگلار ۋە تارىخچىلار ئىزاھات بېرىپ ئۆتكەن ئىدى. مەسىلەن، ئارخېئولوگ ئابدۇقەييۇم خوجا ئەپەندى شىنجاڭ مەدەنىيىتى ژۇرنىلىنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسان سەككىزىنچى يىللىق ئىككىنچى سانىدا ئېلان قىلغان ماقالىسىدە بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىك توققۇزىنچى يىلى تەكلىماكاندىكى نىيا خارابىلىقىدىن قېزىۋېلىنغان يادىكارلىقلار ھەققىدە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىپ، بۇ جايدىن تېپىلغان بۇيۇملار ئارىسىدا ئەجدىھا ئوبرازى چۈشۈرۈلگەن بىر قىسىم بۇيۇملارنىڭ بارلىقىنى، ئەمما بۇ ئوبرازنىڭ ئوخشىمىغان مەدەنىيەتلەردە كۆرۈلىدىغانلىقى ۋە سىمۋوللۇق مەنىسىمۇ ئوخشىمايدىغانلىقىنى ئىزاھلاپ ئۆتكەن. مەسىلەن، ھەمزەككە، يەنى كۆك رەڭلىك پاختا رەختكە، بېسىلغان ئەجدىھا رەسىمى بۇددا دىنىدىكى سۇ ئىلاھىنىڭ سىمۋولى بولۇپ، ئۇدۇندا ياشىغان ئەجدادلىرىمىز بۇددا دىنىغا ئېتىقاد قىلغان زامانلاردا ئادەم سىياقىدىكى شىر، ئايال ئىلاھ، سۇ ئىلاھى قاتارلىقلار مەزمۇن قىلىنغان بۇددا دىنى رىۋايەتلىرىنى ئۆزلىرىنىڭ بەدىئىي ماھارىتى ئارقىلىق ھەمزەككە بېسىپ چىقىرىپ، بۇددا دىنىنى تېخىمۇ ئوبرازلاشتۇرۇپ تەشۋىق قىلغان ئىكەن. يادىكارلىقلار ئارىسىدىكى مىس كۆرگۈ ۋە كەمەر توقىسىغا كەلسەك، بۇلاردىن بىر قىسىملىرى يەرلىك مەھسۇلاتلار بولسا، يەنە بىر قىسمى تۈرلۈك يوللار بىلەن ئوتتۇرا تۈزلەڭلىكتىن تارقالغانلىقى ئېنىق. بۇ ھەقتە شىۋېتسىيەلىك ئارخېئولوگ فولك بېرگمان شىنجاڭ ئارخېئولوگىيەسى ناملىق كىتابىدا بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز تۆتىنچى يىللىرى ئۆزىنىڭ جۇڭگو شىۋېتسىيە ئارخېئولوگىيەلىك تەكشۈرۈش ئەترىتى بىلەن بىرلىكتە ئېلىپ بارغان قېزىپ تەكشۈرۈشلەر جەريانىدا كروران قەدىمكى شەھىرى ۋە لوپنۇر چۆللۈكى رايونىدىمۇ كۆپ ساندا تۇچ ۋە مىستىن ياسالغان ئۈستىگە خىتايچە خەت ياكى ھايۋان رەسىملىرى چۈشۈرۈلگەن ئەينەكلەرنىڭ تېپىلغانلىقىنى تىلغا ئالغان. تەكشۈرۈش نەتىجىسىگە ئاساسەن تۇچ ۋە مىس كۆرگۈلەرنىڭ خەن سۇلالىسى يادىكارلىقلىرىدا كۆپ ئۇچرايدىغان بۇيۇملار ئىكەنلىكى، ئۇلارنىڭ ئوتتۇرا تۈزلەڭلىك رايونىدا ئىشلەنگەنلىكى ۋە شۇ جايدىن كەلتۈرۈلگەنلىكى مەلۇم بولغان. بېرگماننىڭ ئىزاھلىشىچە، بەلباغ توقۇسىمۇ يايلاق مىللەتلىرىگە خاس مەدەنىيەت بولۇپ، ھونلار بىلەن بولغان مەدەنىيەت ۋارىسلىقىنىڭ بىر تۈرلۈك ئىپادىسى ئىكەن. ئەمما بېرگمان قېزىلما يادىكارلىقلارنىڭ ئىچىدە يەنە بىر تۈرلۈك كەمەر توقۇلىرىنىڭ خەن سۇلالىسىگە ئائىت بولۇپ، ئەسكەرلەرنىڭ قورال ياراغ تۈرلىرىگە تەۋە بولۇشى پەرەزگە يېقىن ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن. ئۇيغۇر خەلقى قەدىمدىن بۇيان ئوتتۇرا ئاسىيا تۇپراقلىرىدا ياشاپ كەلگەن تۈركىي خەلقتۇر. بۇ نۇقتىدىن ئېيتقاندا ئۇيغۇرلارنىڭ خىتاي ئەجدادلىرى تېۋىنغان ئەجدىھا توتېمىغا ئەمەس، بەلكى كۆك بۆرە توتېمىغا مەنسۇپ قەدىمىي مىللەت ئىكەنلىكى دۇنياغا ئايان بىر ھەقىقەت. تۈركىي مىللەتلەر قەدىمدىن تارتىپ ياشاش ئىقتىدارى كۈچلۈك بولغان بۆرىنى قۇتقازغۇچى، يول كۆرسەتكۈچى رەھبەر سۈپىتىدە ئۆزلىرىگە سىمۋول قىلىپ كەلگەن ۋە بۆرىنىڭ ئالاھىدىلىكىنى بىر مىللەتنىڭ تارىخ سەھنىسىدە پۇت تىرەپ تۇرالىشىدىكى مۇھىم خۇسۇسىيەت دەپ تونۇپ كەلگەن بۆرە گەرچە ئەپسانىۋى ئوبراز بولسىمۇ تۈركىي مىللەتلەر خەۋپكە ۋە كىرىزىسكە يولۇققاندا ئۆزلىرىنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى ساقلاش ۋە كۈرەشكە چاقىرىش ئىدىيەسىنى بۆرە ئوبرازى ئارقىلىق ئىپادىلەپ كەلگەن شۇنى ئېيتىش كېرەككى، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا ئەجدىھا پۇشتى نامىنى تېڭىشى بىلەن ئۇيغۇرلار ھەرگىزمۇ خىتاينىڭ پۇشتى بولۇپ قالمايدۇ. گەرچە ئۇيغۇرلار زۇلۇمغا ئوچۇق ئاشكارا قارشى تۇرالمىسىمۇ، سۈكۈت ئىچىدە سىمۋوللۇق ۋاسىتىلەر بىلەن قارشىلىق كۆرسىتىپ كەلگەن. ئىككى مىڭ يەتتىنچى يىلى شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى تەرىپىدىن نەشر قىلىنغان ماداجىڭ شۇ جەنيىڭ ئاپتورلۇقىدىكى شەرقىي تۈركىستان دۆلىتى خام خىيالىنىڭ بەربات بولۇشى ناملىق كىتابتا ئۆتكەن ئەسىرنىڭ سەكسىنىنچى توقسىنىنچى يىللىرى شەرقىي تۈركىستاندا يۈز بەرگەن بىر قىسىم مۇستەقىللىق ئەركىنلىك ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلغان بىر قىسىم نامايىشلاردا كۆك بۆرە سۈرىتى چۈشۈرۈلگەن بايراقلار ۋە كۆك بۆرە نامىدا قۇرۇلغان ئازادلىق تەشكىلاتلىرى پانئىسلامىزم ۋە پانتۈركىزم ئىدىيەسىنىڭ تەسىرىدىن بولغان دەپ كۆرسىتىلگەن كۆك بۆرە ئۇيغۇرلار ئۈچۈن زۇلۇم ۋە تاجاۋۇزچىلىققا قارشى كۈرەشنىڭ، شۇنداقلا مۇستەقىل دۆلەت قۇرۇشنىڭ سىمۋولى ھېسابلانغان بولسا، خىتايلار ئۈچۈن بىر تەھدىت ۋە قورقۇنچتىن ئىبارەت خالاس.
يۇقىرىدا ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىش بېرىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى.